ທ່ານກຳລັງຮັບຟັງ SBS Radio Royal Commission ການກວດກາເບິ່ງ Aged Care ໃນປະເທດອົດສະຕຣາລີ ເປີດເຜີຍໜັງສືລາຍງານກ່ຽວກັບກິດຈະການດັ່ງກ່າວອອກມາແລ້ວ ທີ່ມີຊື່ວ່າ Neglect Neglect ຄັນຊິເວົ້າແລ້ວ ແມ່ນການບໍ່ເອົາຫົວຊາ ການປະລະ ການບໍ່ເບິ່ງແຍງຢ່າງແທ້ຈິງກໍວ່າໄດ້ Neglect ເປີດເຜີຍໃຫ້ຮູ້ໃຫ້ຊາບເຖິງຫຼາຍກໍລະນີ ທີ່ຖືກປະລະບໍ່ເອົາຫົວຊານຳ ແລະ ທີ່ບໍ່ໄດ້ຮັບຄວາມຕ້ອງການທີ່ຄົນແກ່ຊະລາໃນປະເທດອອສເຕຣເລຍຕ້ອງການ ການກວດ ເບິ່ງ Aged Care ຄືການດູແລຄົນແກ່ຊະລາ ເປີດເຜີຍໜັງສືລາຍງານອັນໜຶ່ງອອກມາແລ້ວ ທີ່ບອກໃຫ້ຮູ້ເຖິງ ກ່ຽວກັບການດູແລຄົນແກ່ຊະລາຢ່າງຖືກຕ້ອງ ແລະ ຄົນໃນປະເທດອອສເຕຣເລຍທີ່ມີຄວາມອ່ອນແອ ທີ່ອາໄ ສຢູ່ໃນລະບົບການການດູແລຜູ້ເຖົ້າຜູ້ແກ່ຕ່າງໆທັງຫຼາຍ ໜັງສືລາຍງານນັ້ນຖືກເປີດເຜີຍເຜີຍແຜ່ອອກມາຫຼັງຈາກເກົ້າເດືອນຂອງການພິຈາລະນາເບິ່ງ ແລະ ສືບສວນເບິ່ງຕ່າງໆ ກ່ຽວເຖິງ Aged Care ໜັງສືລາຍງ ານນັ້ນເປີດເຜີຍວ່າ ຜູ້ເຖົ້າຜູ້ແກ່ມີການປະສົບການກັບສິ່ງທີ່ບໍ່ນຶກບໍ່ຝັນ ແລະ ການກະທຳອັນບໍ່ອ່ອນນ້ອມ ເມື່ອໄດ້ຮັບສິ່ງທີ່ຮຽກວ່າການດູແລເບິ່ງແຍງ ການກວດກາເບິ່ງນັ້ນເຫັນວ່າລະບົບການການດູແລຄົນ ແກ່ຊະລາໃນປະເທດອອສເຕຣເລຍ ລົ້ມເຫຼວໃນການບໍລິການຄວາມປອດໄພຢ່າງສະໝ່ຳສະເໝີ ແລະ ທີ່ມີສະມັດຖະພາບ ແລະ ມັນຕ້ອງມີຢ່າງແນ່ນອນ ການດູແລຢູ່ບ້ານ ໂຮມແຄ ຫຼາຍຂຶ້ນຕື່ມ ຜູ້ກະທຳການກວ ດກາທັງຫຼາຍຮູ້ເຫັນຄົນແກ່ຊະລາ ແລະ ຄອບຄົວຂອງພວກເຂົາເຈົ້າ ມີຄວາມຍາກຊາໃນການຢຶດຍື້ເຖິງກິດຈະການການດູແລຄົນແກ່ຊະລາໄດ້ ພະນັກງານໄດ້ຮັບຄ່າແຮງງານບໍ່ພຽງພໍ

ຄົນທີ່ລໍຖ້າເຂົ້າສະຖານທີ່ການດູແລຜູ້ເຖົ້າຜູ້ແກ່ ຫຼຸດຜ່ອນຈຳນວນຄົນຜູ້ໜຸ່ມນ້ອຍພິການ ຈະໄປຢູ່ສະຖານທີ່ການດູແລ ຄື Nursing Home ແລະ ຕໍ່ຕ້ານການເພິ່ງພາອາໄສໂພດໄປ ຢາເຄມີຕ່າງໆເພື່ອຄວບຄຸມຄົນ Clearvin Little

ພວກເພິ່ນຕົກຕະລຶງທີ່ຮູ້ເຫັນກໍລະນີຕ່າງໆທີ່ບໍ່ຖືກດູແລ
ຜູ້ກວດກາຕ່າງໆເວົ້າວ່າ ມັນແມ່ນຫຼັກຖານກ່ຽວກັບອຸດສາຫະກຳຕົກຢູ່ໃນວິກິດ ທ່ານ Ian Yates ຜູ້ນຳການປົກຄອງຂອງ COTA ທີ່ເປັນອົງການຈັດຕັ້ງທີ່ບໍ່ຫາເອົາກຳໄລໃດ

Royal Commission ກຳລັງຮຽກຮ້ອງໃຫ້ລັດຖະບານອົດສະເຕຣເລຍຈົ່ງລົງໄມ້ລົງມືໃນທັນທີທັນໃດ ເພື່ອພັດທະນາການດູແລຄົນແກ່ຊະລາ ສຳລັບຜູ້ເຖົ້າຜູ້ແກ່ໃນປະເທດອົດສະເຕຣເລຍ ແທນທີ່ຈະໄປລໍຖ້າໃຫ້ການກວດກ ານັ້ນຈົບສິ້ນລົງກ່ອນ ຈົ່ງຟັງເລື່ອງລາວຫຼາຍຕື່ມເປັນພາສາຂອງທ່ານເອງ ໂດຍເຂົ້າເບິ່ງ sbs.com.au ຂີດທັບລາວ